تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادە تەييارلىغان قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلايسىلەر. خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە بىر تۈركۈم چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ مۇخبىرلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىدا زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرغان خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ئون ئۈچىنچى سېنتەبىر كۈنى باشلانغان بۇ زىيارەتكە يىگىرمە ئىككى چەت ئەل خەۋەر ئورگىنىنىڭ مۇخبىرلىرى تەكلىپ قىلىنغان ئۇلار زىيارىتىنىڭ بىرىنچى كۈنىدە شىنجاڭنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە ئەسەبىيلىكنى تۈگىتىش كۈرىشى باش تېما قىلىنغان كۆرگەزمىسىنى ئېكسكورسىيە قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا يۈرگۈزۈۋاتقان ۋە ئامېرىكا قاتارلىق دېموكراتىك ئەللەر ھۆكۈمەتلىرى ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتىلگەن سىياسەتلەرنى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش دەپ ئىزاھلاپ بۇنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى كۈچەيتكەن ئىدى خىتاي خەۋەرلەر تورىدىن مەلۇم بولۇشىچە يۇقىرىدىكى چەت ئەل تاراتقۇلىرى مۇخبىرلىرى ئىچىدە روسىيە قىرغىزىستان فىلىپپىن ۋە ئاۋسترالىيەدىن كەلگەن مۇخبىرلار بار بولۇپ ئۇلار ئۈرۈمچىدىن باشقا يەنە تۇرپان ئىلى قەشقەر قاتارلىق جايلارغا ئاپىرىلىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىقات ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە چەت ئەل تاراتقۇلىرى مۇخبىرلىرىنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان جايلارغا كۆپلەپ زىيارەتكە ئاپىرىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما مۇستەقىل ھالدا تەكشۈرۈشكە بارغان مۇخبىرلارنى خالىغانچە زىيارەت قىلىشتىن لاگېرلارنى تەكشۈرۈشتىن ئاھالىلەر بىلەن پاراڭلىشىشتىن قاتتىق چەكلەۋاتقانلىقى تېخى يېقىندا فرانسىيە ئاگېنتلىقى مۇخبىرلىرىنىڭ يەكەنگە قىلغان مۇستەقىل زىيارىتى جەريانىدا ئاشكارىلانغانىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا پەن تېخنىكا ئىلمىي فانتازىيە ئەسەرلىرى يەرمەنكىسىنىڭ خىتايدا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس بايانات ئېلان قىلدى

بۇ ساھەدە خەلقئارادىكى ئەڭ شەرەپلىك مۇكاپات بولغان ۋىكتور ھيۇگو مۇكاپاتى مانا مۇشۇ يەرمەنكىدە تارقىتىلىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتىدا بىلدۈرۈلۈشىچە، ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون يەتتىنچى ئۆكتەبىر، يەكشەنبە كۈنى، يەنى بۇ يەرمەنكە ئېچىلىشتىن بىر كۈن بۇرۇن، خەلقئارادا تونۇلغان يازغۇچىلار بىلەن بىرلىكتە تور يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇش ئارقىلىق، خىتاي ھۆكۈمىتى سادىر قىلىۋاتقان جىنايەتلەرگە دىققەت تارتىدىكەن ھەمدە يازغۇچىلارنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەيىبلەشكە چاقىرىدىكەن. ئەڭ ياخشى سېتىلغان كىتابلار قاتارىدىن ئورۇن ئالغان سۈنئىي ئەقىل خانىمى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى بۇ قېتىملىق ئۇيغۇرلارنى قوللاش يازغۇچىلار پائالىيىتىنىڭ تەشكىللىگۈچىسى ئاندرېۋ گىلسمىس مەزكۇر باياناتتا يەر ئالغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن، خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا خىتاينىڭ قانچىلىك تەرەققىي قىلغانلىقىنى نامايان قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي فانتازىيە ئەسەرلىرى يەرمەنكىسىنى ۋاسىتە قىلىپ قوللىنىۋاتىدۇ. بىراق خىتاي ھۆكۈمىتى جازا لاگېرلىرىدا كىشىلەرنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇپ، بالىلارنى ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىپ، ئۇيغۇرلارنى قۇللۇق ئەمگىكىگە سېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ سىستېمىلىق ۋە ئەڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق، مۇرەككەپ نازارەت تۈزۈمىنى يولغا قويدى. يازغۇچىلار مەزكۇر يىغىندا ئىلمىي فانتازىيە يازغۇچىلىرى ۋە ئوقۇرمەنلىرى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ھۆكۈمەت قوللىشىدىكى تېررورلۇق ۋە باستۇرۇشلارنى توختىتىش ئۈچۈن نېمە قىلالايدۇ دېگەن تېمىدا سۆھبەت ئېلىپ بارىدىكەن.
ياپونىيىنىڭ ئوساكا ئۆلكىسىنىڭ يەرلىك پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرى ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى بىلەن بىرلىكتە ئوساكا ئۆلكىسىنىڭ ھىگاشىساكا شەھىرىگە جايلاشقان فۇسې بېكىتىدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پائالىيەت قىلغان ئونىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۇلار بۇ بېكەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى تەسۋىرلەنگەن كارتون كىتابلىرىنى تارقىتىش ۋە بايانات بېرىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇم ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن ئۇلار قوللىرىدا ئاي يۇلتۇزلۇق شەرقىي تۈركىستان بايرىقى ھەمدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختات دېگەن مەزمۇندىكى پانكارتلارنى كۆتۈرگەن. ئوساكادا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ تەشۋىقات پائالىيىتىگە ئائىت رەسىملەر ئوساكا شەھەرلىك پارلامېنتنىڭ ئەزاسى شوكو نودا خانىم تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان بولۇپ، ئۇ بۇ پائالىيەتنىڭ تولىمۇ ئەھمىيەتلىك بولغانلىقىنى قەيت قىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋە ھەمدە لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم قاتارلىق ھەيئەت ئۆتكەن ئۆكتەبىردە ياپونىيەدە مەخسۇس زىيارەتتە بولۇپ يەرلىك پارلامېنتنىڭ مەسئۇلى مارىياما ئەپەندى بىلەن كۆرۈشكەن ئىدى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينىڭ توكلۇق ئاپتوموبىللىرىنىڭ دۆلەتنىڭ تولۇقلىما ياردىمىگە ئېرىشىپ ھەقسىز رىقابەت پەيدا قىلىۋاتقانلىقى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش باشلىغان. ياۋروپا كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ئون ئۈچىنچى سېنتەبىر ياۋروپا ئىتتىپاقى پارلامېنتى ئەزالىرىغا قىلغان يىللىق نۇتقىدا بۇ قارارنى ئېلان قىلغان. ئۇ مۇنداق دېگەن، يەر شارى بازىرى ھازىر خىتاينىڭ ئەرزان باھالىق توكلۇق ماشىنىلىرى بىلەن توشۇپ كەتتى. مەن بۈگۈن كومىتېتنىڭ خىتاينىڭ توكلۇق ئاپتوموبىللىرىنىڭ دۆلەتنىڭ تولۇقلىمىسىغا ئېرىشىۋاتقانلىقى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش باشلىغانلىقىنى ئېلان قىلىمەن. ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيىن، دۇنيا توكلۇق ئاپتوموبىل بازىرىدا ياۋروپا شىركەتلىرى كۆپ بولسىمۇ، بىراق ئۇلارنىڭ غايەت زور دۆلەت تولۇقلىمىسىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتقان رىقابەتچىلىرىگە تەڭ كېلىپ بولالماي شاللىنىپ كېتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن. شۇڭا ئۇ بۇنىڭغا قارشى تەدبىر قوللىنىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. مالىيە ۋاقىت گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاينىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنى تەكشۈرۈش باشلاشنى بىر قىسىم ئەزا دۆلەتلەر تەلەپ قىلغان بولۇپ، فرانسىيە بۇنىڭدىكى ئاساسلىق دۆلەت ئىكەن. چۈنكى فرانسىيە ئۆزىنىڭ ئاساسلىق يېشىل ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقارغۇچىلىق ئورنىنى يوقىتىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللارنىڭ بېشىدا قۇياش ئېنېرگىيە تاختىسى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدىمۇ مۇشۇنداق مەسىلىگە دۇچ كەلگەن ئۇلار دۇنيا كۈن تاختا بازىرىنىمۇ خىتاينىڭ ئەرزان باھالىق كۈن تاختىلىرىغا تارتقۇزۇپ قويغان شۇڭا ياۋروپا ئىتتىپاقى ئوخشاش ۋەقەنىڭ قايتا يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ تەكشۈرۈشنى باشلىغان ئىكەن.

كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى خىتاينىڭ بۇ ئىككى ساھەدىكى مەھسۇلاتلىرىنىڭ بىردەك چەكلىنىشى لازىملىقىنى تەلەپ قىلىپ كەلمەكتە.
خىتاي تالىبان ھاكىمىيىتىدىكى ئافغانىستانغا باش ئەلچى تەيىنلەپ ئەۋەتكەن. ئون ئۈچىنچى سېنتەبىر كۈنى تالىبان دائىرىلىرى بۇ خىتاي ئەلچىسىنى چوڭ مۇراسىم بىلەن كۈتۈۋالغان. ئەل جەزىرەنىڭ دېيىشىچە، خىتاي باش ئەلچى جاۋ شىڭ فورما كىيگەن ئەسكەرلەر تەرىپىدىن كۈتۈۋېلىنغان ھەمدە تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ باشلىقى مۇھەممەد ھەسەن ئاخۇن ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مۇتتەقىي قاتارلىق تالىباننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەن بۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تالىبان ھاكىمىيەتنى ئۆتكۈزۈۋالغاندىن بۇيان تۇنجى قېتىم بىر باش ئەلچىنىڭ بۇنداق ھەشەمەتلىك ھالدا كۈتۈۋېلىنىشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن ئافغانىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئامىر خان مۇتتەقىي خىتاي ئەلچىسى جاۋ شىڭنىڭ ئافغانىستانغا تەيىنلىنىشىنى مۇھىم سىگنال ۋە مۇھىم قەدەم دەپ كۆرسەتكەن خەۋەردە دېيىلىشىچە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ ھەقتىكى باياناتىدا بۇ خىتاينىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنىڭ نورمال ۋەزىپە ئالمىشىشى بولۇپ ئۇ خىتاي بىلەن ئافغانىستان ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەت ۋە ھەمكارلىقنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ دېگەن ھەمدە خىتاينىڭ ئافغانىستانغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئېنىق ۋە ئىزچىل بولۇپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىگەن تالىبان كونتروللۇقىدىكى ئافغان ھۆكۈمىتى ھازىرغىچە ھېچقانداق دۆلەت تەرىپىدىن رەسمىي يوسۇندا ئېتىراپ قىلىنمىغان بېيجىڭ يېڭى ئەلچى تەيىنلەشنىڭ كېيىنكى كۈنلەردە تالىبان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلىشقا قاراپ ئىلگىرىلەپ ئىلگىرىلىمەيدىغانلىقىغا ھازىرچە ئېنىق جاۋاب بەرمىگەن تالىباننىڭ باياناتچىسى بولسا ئەل جەزىرەگە قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ھەرىكىتى ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىپ ھەر قايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىققا يول ئاچىدۇ دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى تالىبان ھاكىمىيىتىدىكى ئافغانىستان ھۆكۈمىتىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلمىغان ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتمىغان بولسىمۇ ئەمما ئافغانىستانغا توختىماي ۋەكىللەر ئۆمىكى ئەۋەتىپ تۈرلۈك ئىقتىسادىي كېلىشىملەرنى تۈزۈپ ئافغانىستاننى ئۆزىگە باغلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. تېخى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا خىتاي ئافغانىستان پايتەختى كابۇل بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچى ئارىسىدا ھەر چارشەنبە كۈنى بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ھاۋا قاتنىشىنى رەسمىي يولغا قويغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى.

يېقىندا ياپونىيە خەۋەرلىرى تورىدا چىققان بىر پارچە ماقالىدە خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ بېيدەيخې يىغىنىدا پېشقەدەم رەھبەرلەرنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغانلىقى، شۇنىڭدەك خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى ۋە دىپلوماتىيەدىكى مەغلۇبىيىتى سەۋەبىدىن دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادا زور بېسىمغا دۇچ كەلگەنلىكى تەھلىل قىلىنغان. شى جىنپىڭ ھەققىدە چىققان بۇ خەۋەر نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يېقىندا ياپونىيە خەۋەرلىرى تورىدا شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيەت باشقۇرۇشى بېيدەيخېدا مەركەزدىكى ئاقساقاللارنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىدى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ، خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىم ھىندىستاندا ئۆتكۈزۈلىدىغان يىگىرمە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىغا قاتناشمايدىغان بولغانلىقىنىڭ سەۋەبى ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پەردە ئارقىسىدىكى سىياسىي داۋالغۇشلار ئانالىز قىلىنغان يېقىندا چىققان خەۋەرلەرگە كۆرە شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىم يىگىرمە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىغا ئۆزى بارماي باش مىنىستىر لى چياڭنى ئەۋەتىشى تۇنجى قېتىملىق ئىش ئىكەن بۇنىڭ ئالدىدا بۇ يىل يازدا ئۆتكۈزۈلگەن بېيدەيخې يىغىنىدا شى جىنپىڭ پېشقەدەم خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان بېيدەيخې يىغىنى خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ يازلىق ساياھەت كۈنلىرىدە دېڭىز بويىدىكى بېيدەيخې ئارامگاھىدا جەم بولۇپ دۆلەت ئىشلىرىنى مۇھاكىمە قىلىدىغان يىغىنى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يەردە دېيىلگەن گەپلەرنى مۇتلەق مەخپىي تۇتۇپ كەلسىمۇ مەلۇم ۋاقىت ئۆتكەندە ئۇنىڭ ئىس بۇسى چىقىشقا باشلايدىكەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە بۇ قېتىملىق مەخپىي يىغىندىكى كەيپىيات شى جىنپىڭ تەختكە چىققان ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن بۇيان ئۆتكۈزۈلۈپ كەلگەن ئون قېتىملىق يىغىنغا ئوخشىمايدىكەن بۇ يىغىندا جياڭ زېمىن گۇرۇھىنىڭ غوللۇق ئادىمى زېڭ چىڭخۇڭ شى جىنپىڭنىڭ دۆلەتنى خاتا يولغا باشلاپ ئىقتىسادتا ئېغىر چېكىنىش پەيدا قىلغانلىقىنى قاتتىق تەنقىدلىگەن يىغىندىن كېيىن شى جىنپىڭ ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىغا كۆڭلىنىڭ قاتتىق ئازار يېگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بۇ يىل سەكسەن تۆت ياشقا كىرگەن زېڭ چىڭخۇڭ جياڭ زېمىن دەۋرىدە تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى خىتاي كومپارتىيىسى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ دائىمىي ھەيئەت ئەزاسى دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى قاتارلىق مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن شەخس بولۇپ جياڭ زېمىننىڭ ئەڭ يېقىن ئادىمى ۋە ئەقىلدارى دەپ تونۇلغان ئۇ ئۆز ۋاقتىدا شى جىنپىڭنى بىر قوللۇق ئۆستۈرۈپ مەركەزگە ئېلىپ كىرىپ ھوقۇقنىڭ بېشىغا چىقىرىشتا ھەل قىلغۇچ رول ئوينىغان ئادەم بولۇپ جياڭ زېمىن ئۆتكەن يىل ئون بىرىنچى ئايدا توقسان ئالتە يېشىدا ئۆلگەندىن كېيىن جياڭ زېمىن گۇرۇھىنىڭ رەھبىرى بولۇپ قالغان خىتاينىڭ ھوقۇق سەھنىسىدە ئۇنىڭ ھازىرمۇ نوپۇزى ۋە تەسىرى كۈچلۈك ئىكەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە شى جىنپىڭ ھەر قېتىملىق بېيدەيخې يىغىنىدا مەركەزدىكى ئاقساقاللارنىڭ تەنقىدىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلگەن بۇ قېتىم ئۇ زېڭ چىڭخۇڭ قاتارلىقلاردىن قاتتىق تەنقىد ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆز يېقىنلىرىغا دەرد تۆكۈپ ئالدىنقى رەھبەرلەردىن قالغان مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى ماڭا ئارتىلىپ قالدى ئون يىلدىن بۇيان مەن مۇشۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا تىرىشىپ كەلدىم تېخى ھەل قىلىپ بولالمىدىم بۇنىڭدا قانداقمۇ مېنىڭ جاۋابكارلىقىم بولسۇن دېگەن ئۇنىڭ بۇ شىكايەتلىرىنى ئاڭلىغان يېقىن ئادىمى باش مىنىستىر لى چياڭ ھەيران قالغان بېيجىڭ باھارى ژۇرنىلىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى يازغۇچى خۇ پىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇپ خىتاي ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان سىياسىي ئوبزورچى بولۇپ ئۇ شى جىنپىڭنىڭ بېيدەيخېدە تەنقىدكە ئۇچرىغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرنىڭ راستلىقىغا بولغان گۇمانىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
مەنچە بۇ خەۋەر ئانچە ئىشەنچلىك ئەمەس چۈنكى بېيدەيخې يىغىنى ئاللىقاچان توختىدى ئىلگىرى مۇشۇنداق رەسمىي بولمىغان بىر يىغىن ئېچىلاتتى. كوممۇنىستىك خىتاي ئاقساقاللىرى بېيدايخېدا ئارام ئالغاچ دۆلەت ئىشلىرىنى مۇھاكىمە قىلاتتى. كېيىن بۇ يىغىننى ئېچىشمۇ تەسلىشىپ كەتتى. ئاقساقاللارنىڭ پىكىر بايان قىلىشىمۇ زور چەكلىمىگە ئۇچرىدى. بۇنىڭدىكى سەۋەب، شى جىنپىڭ ئۇ ئاقساقاللارنىڭ بېسىمىغا ئۇچراشتىن ئەندىشە قىلدى. ئاقساقاللار شى جىنپىڭدىن ئەلۋەتتە نارازى. ئەمما شى جىنپىڭ ئۇلارنىڭ بىر يەرگە كېلىپ دۆلەت ئىشلىرىنى مەسلىھەتلىشىشىگە يول قويمىغاچقا، ئۇلار ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلالمايدۇ. شى جىنپىڭنىڭ يېقىنلىرى ۋە ئاقساقاللار شى جىنپىڭنىڭ قىلمىشلىرىدىن نارازى بولسىمۇ، ئۇنىڭغا بىر نەرسە دېيەلمىگەنلىكى ئۈچۈن شى جىنپىڭ مۇستەبىتلىشىپ كېتىۋېرىدۇ. مانا بۇ دەل مۇستەبىت تۈزۈمنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر.
خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ ھاكىمىيەت قاتلىمىدا شى جىنپىڭدىن نارازى بولۇۋاتقانلار كۆپ قېرى رەھبەرلەرمۇ شۇنىڭ ئىچىدە ئەمما ھەممىسى بىرلىشىپ ئاشكارا ئاۋاز چىقىرالمايدۇ خەلق رايىنى قوزغاپ شى جىنپىڭغا بېسىم قىلالمايدۇ مۇستەبىت ھاكىمىيەتتە بۇلارنىڭ ھەممىسى چەكلەنگەن ئۇ مۇنداق دېدى. يەنە بىر جەھەتتىن شۇنىڭغا ئىشىنىشكە بولىدۇكى، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىچىدىكىلەر، جۈملىدىن ئاشۇ قېرى كوممۇنىستلار شى جىنپىڭنىڭ قىلمىش ئەتمىشلىرىدىن رازى ئەمەس. چۈنكى ئۇ ھەممە ئىشنى بۇزدى. شۇغىنىسى ئۇلار بىر يەرگە كېلىپ شى جىنپىڭغا بېسىم قىلالامدۇ؟ مېنىڭچە بۇ ئاسان ئەمەس، چۈنكى قېرى رەھبەرلەرلا ئەمەس، خىتاي پۇقرالىرىمۇ ھازىر قاتتىق باشقۇرۇلۇۋاتىدۇ. بۇ ئەھۋالدا ھېچكىم ئالدىراپ سەكرەپ چىقالمايدۇ. بۇرۇن خۇجىنتاۋ، ۋېنجياباۋ دەۋرىدە قېرى رەھبەرلەر ئانچە مۇنچە گەپ قىلالاتتى. ھازىر شى جىنپىڭ، ماۋزېدۇڭغا ئوخشاش مۇستەبىتلىشىپ كەتكەچكە قېرى رەھبەرلەرنىڭ گەپ قىلىدىغان پۇرسىتى ۋە ھوقۇقىمۇ قالمىدى. ئامېرىكىدىكى ئانالىزچى گوردون چاڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. كۆپلىگەن خىتاي كۆزەتكۈچىلىرى بۇ ئىشنىڭ راستلىقىغا بولغان گۇمانىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

شى جىنپىڭ دەۋرىدىكى خىتاي ھازىر تاشقى مۇناسىۋەتتە سوغۇق مۇئامىلىگە ئۇچراۋاتقان ئىقتىسادى چېكىنىۋاتقان بولۇپ چەت ئەلنىڭ خىتايغا سالىدىغان مەبلىغىمۇ جىددىي ئازلاشقا باشلىغان ماقالىدە تەھلىل قىلىنىشىچە شى جىنپىڭنىڭ يىگىرمە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىغا قاتناشماسلىقىدىكى سەۋەب بۇ يىغىندا باشقا دۆلەتلەرنىڭ خىتاي ئىقتىسادى ھەققىدىكى تەنقىدلىرى ۋە سوئاللىرىغا ئۇچراپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بولسا يەنە بىر جەھەتتىن ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدە بۆسۈش خاراكتېرلىك نەتىجە يارىتالمىغانلىقى ئۈچۈن بولۇشى مۇمكىن ئىكەن ئامېرىكىنىڭ تەلەپلىرىگە كۆنمىگەن شى جىنپىڭنىڭ بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايدا سان فرانسىسكودا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنىغىمۇ قاتناشماسلىق ئېھتىمالى بار ئىكەن ئەگەر قاتناشماي قالسا دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ خەتەرلىك سىگنال بېرىدىكەن. ئۇيغۇر ھوقۇقى نازارەتچىسى ناملىق تەتقىقات گۇرۇپپىسى يېقىندا ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئارقىسىدىكى خىتاي ئورگانلىرى ھەققىدە يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغان ئۇلار دوكلاتىدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكچىلىرىنىڭ دۆلەت تەرىپىدىن يۆتكىلىشىنىڭ يۇقىرى سۈرئەتتە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى گەۋدىلەندۈرگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئون بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى ئەگەر ھۆكۈمەت سىزنى بارىسەن دېسە سىز چوقۇم بېرىشىڭىز كېرەك ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئارقىسىدىكى ئورگانلار سەرلەۋلىك يېڭى دوكلاتىنى ئېلان قىلدى مەزكۇر دوكلات ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قۇرۇلمىسىدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەن بىرىنچى قىسمىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ قەيەردە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى ئىككىنچى قىسمىدا ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق شەكىلدە ئېكسپلۇئاتاتسىيە قىلىنىۋاتقانلىقى ئىسخېمىلاشتۇرۇلغان شەكىلدە تەپسىلىي بايان قىلىنغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا دۆلەت تەرىپىدىن بىر قوللۇق ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش يۇقىرى سۈرئەتتە داۋام قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى بارلىق دۆلەت ئاپپاراتلىرىنى، خۇسۇسىي ۋە دۆلەت كارخانىلىرىنى سەپەرۋەر قىلىش ئارقىلىق يېزا ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا ئېلىپ بېرىلغان ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەش ئون تۆت مىليون ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىڭغا يەتكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەنە ئۈچ مىليون ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىڭدىن كۆپ ئادەم قېتىم يۆتكەش ئېلىپ بېرىلغان مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى گۇرۇپپىسىنىڭ باش تەتقىقاتچىسى تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر زىيالىيى يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر دوكلات ھەققىدە تەپسىلىي چۈشەنچە بەردى بىزنىڭ ۋەتەندىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسى بۇرۇن بار ئىدى، ھازىرمۇ بار ۋە ئىنتايىن تېز بىر شەكىلدە داۋاملىشىۋاتىدۇ. دوكلاتىمىزنىڭ بىرىنچى قىسمىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى قەيەردە بولۇشى مۇمكىن؟ دېگەن سوئالغا جاۋاب بەردۇق. بىزنىڭ ۋەتەندىكى كامپلار ۋە تۈرمىلەرنىڭ يانلىرىدا سېلىنغان زاۋۇتلاردا ئىشلىتىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار، مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىنىڭ ئىچىدە ئىشلىتىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار، ھېسابلىنىدۇ بىرىنچى تۈركۈمدىكىلىرى ئىككىنچى تۈركۈمدىكىلىرى ئۆزىنىڭ ۋەتەننىڭ بىر رايونىدىن يەنە بىر رايوندىكى شۇ ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرىغا يۆتكەپ ئىشلىتىلگەن ئۇيغۇرلار بولىدۇ يەنە بىرسى بىزنىڭ رايونىمىزدىن خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ ئىشلىتىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار بۇلارنىڭ ھەممىسى دۆلەتنىڭ مەجبۇرلىشىدىكى ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەپ ئىشلىتىش پروگراممىلىرىغا قاتناشقان ئەمگەك كۈچىنى كۆرسىتىمىز بىزنىڭ كۆزىمىزدە تېخىمۇ مۇھىم بولغان يەنە بىر قىسمى مۇشۇ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قانداق سىخېمىلاشقانلىقى، يەنى دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ قانداق ئىسىملار ئاستىدا، مەسىلەن، نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش كامپانىيەلىرى ياكى بولمىسا ئابايا دېگەنگە ئوخشاش ئېشىنچا ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەش كامپانىيەلىرى ياكى بولمىسا يېزا بازارلارنى گۈللەندۈرۈش كامپانىيەلىرى ياكى بولمىسا تۇپراقنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كامپانىيەلىرى دېگەنگە ئوخشاش، بۇلارنىڭ ھەممىسى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ شىركەتلەر ۋە دۆلەت ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئېكسپلۇئاتاتسىيەگە ئۇچرىشىنى قولايلاشتۇرىدىغان ۋاسىتىلەر دەپ قارىساق بولىدۇ. ھەم بىز ئىگىلىگەن پاكىتلار بۇنى كۆرسەتتى. ئۇ يەنە ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۆتكەپ ئىشلىتىش پروگراممىسىغا قاتنىشىشنى خالىمىسا قانداق ئاقىۋەتكە دۇچار بولىدىغانلىقى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇ سىياسەتتىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنىڭ سەۋەبى ھەققىدە توختالدى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ئەگەر ئۇيغۇرلار ياكى باشقا تۈركىي مىللەتلەر بىز بۇ ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەپ ئىشلىتىش پروگراممىسىغا قاتناشمايمىز دېگەن ۋاقىتتا قانداق بولىدۇ دېگەن. بۇلارنى تېررورلۇق ياكى بولمىسا بۆلگۈنچىلىك ياكى بولمىسا دىنىي ئاشقۇنلۇق قاتارلىق قالپاقلار بىلەن جازالاش بار بۇنى كۆرگەن مەنبەلەر خىتايچە ئۇيغۇرچە مەنبەلەرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ئەگەر رەت قىلغان ۋاقىتتا ھەر خىل جازالانغانلىق ياكى بولمىسا كامپلارغا ياكى تۈرمىلەرگە سولىنىش ئېھتىماللىقى بارلىقى ئۇنىڭدىن كېيىن نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرى ئىشلىتىۋاتىدۇ دېگەندە ئەمدى بىرىنچىسى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى كىملىكىنى يوقىتىش ئاشۇ يەردىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ بىر پارچىسى بۇ مەجبۇرىي ئەمگەك، ھەم شىركەت، ھەم دۆلەت ئۇيغۇرلارغا ئىنتايىن ئاز مائاش بەرگەن ياكى مائاش بەرمىگەن ئەھۋال ئاستىدا، شارائىت ئاستىدا ھەم ئۇلاردىن پايدىلىنىش، بۇ ئىككىنچى بىر سەۋەبى. ئۈچىنچىسى بولسا، مۇشۇ خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدىكى ئەمگەك كۈچى كىرىزىسى بار، ئاشۇ كىرىزىسنى مەلۇم دەرىجىدىن پەسەيتىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئىشلىتىۋاتقانلىق ئەھۋالى بار، دەپ قارىدۇق بىزنىڭ يەكۈنلىرىمىز بۇلارنى خۇلاسىلىدى. ئەنگلىيەدىكى شېففىلد خاللام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزى پروفېسسورى لاۋرا مېرفى خانىم مەزكۇر دوكلات ھەققىدە رادىيومىزغا مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر ھوقۇق نازارەتچىسى تەييارلىغان بۇ دوكلاتتا ئەڭ كۆرۈنەرلىك نۇقتا شۇكى، دوكلاتقا قارىغاندا ئۇيغۇر رايونى ھۆكۈمىتى تېخى يېقىنقى ۋاقىتقىچە، چە ئۇيغۇر رايونىدا ئۈچ مىليون ئادەم قېتىمدىن كۆپ ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچىنىڭ يۆتكەپ ئىشلىتىلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان. بۇ دوكلات بىزگە بۇ مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسىنىڭ ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقان پىروگرامما ئىكەنلىكىنى، يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىق قىلىۋاتقاندەك مەجبۇرىي ئەمگەك ئاخىرلاشقان بولماستىن، ئەكسىچە، كۆلەم ۋە دائىرە جەھەتتىن تېخىمۇ كېڭىيىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتكەن. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى. بىز يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھەققىدە شۇنى ئېسىمىزدە تۇتۇشىمىز كېرەك، بەلكىم بەزىلەر مەلۇم شارائىت ئاستىدا بەزى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى خالاپ زاۋۇتتا ئىشلەشكە بېرىشى مۇمكىن دېيىشى مۇمكىن، لېكىن ئۇيغۇر رايونىدىكى نۆۋەتتىكى زاۋۇتلاردا ئىشلىتىشنىڭ ئەھۋالى پۈتۈنلەي ئومۇميۈزلۈك مەجبۇرلاش خاراكتېرلىك ئىشلىتىشتۇر.

رادىيومىز تەرىپىدىن بۇ يىل ئىيۇندا دەلىللەنگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا ۋەنخې كىيىم كېچەك شىركىتىنىڭ مارالبېشىدىكى كىيىم تىكىش فابرىكىسىدا كۆپىنچىسى قىزلاردىن تەشكىللەنگەن يۈز ئەتراپىدا ئىشچى بىر قانچە يىلدىن بېرى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقان بولۇپ تەۋەلىكتىكى كەنت مەسئۇلى ۋە مەزكۇر فابرىكىنىڭ ئامانلىق خادىمىنىڭ پاش قىلىشىچە ئۇلارنىڭ ئىشتىن ۋاز كېچىشىگە ھەتتا ئىشتىن چۈشۈپ ئۆيىگە قايتىشىغىمۇ رۇخسەت قىلىنمايدىكەن. يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى زىيارىتىمىزنىڭ ئاخىرىدا مەزكۇر دوكلاتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىگە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان تەتقىقاتچىلارنى ئەڭ يېڭى ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى بايان قىلدى. بىزنىڭ بۇ دوكلاتنى تەييارلاپ چىقىشىمىزدىكى بىرىنچى مەقسىتىمىز ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتلار بىلەن ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلارنى كەڭ خەلق ئاممىسى ۋە خەلقئارالىق تەشكىلاتلار، جەمئىيەتلەر بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان پۈتۈن ئاشۇ ئاكتىۋىستلارغا تەمىنلەش.
ئۇ يەنە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە ئامبارگو يۈرگۈزۈلۈشى كېرەك بولغان، ئەمما دىققەت قىلىنمىغان ئورۇنلارغا نىسبەتەن تولۇقلاش ئېلىپ بېرىشنى نىشان قىلغانلىقىنى، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بۇ ھەقتىكى دوكلاتلىرىنىڭ داۋام قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئىككىنچى مەقسىتىمىز بولسا بوشلۇقنى تولدۇرۇش. بوشلۇقنى تولدۇرۇش دېگەن ۋاقىتتا ئامبارگو يۈرگۈزگەن شىركەتلىرى بار ياكى بولمىسا خىتاينىڭ بىڭتۈەنگە قاراتقان ئامبارگولىرى بار، لېكىن بۇلارنىڭ يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى بىز تەكىتلەشكە تىرىشتۇق. بىڭتۈەننىڭ پۈتۈن مال مۈلكىنى نازارەت قىلىدىغان ئورگانلار، ئامبارگو ئاستىدا ئەمەس، خىتايدىكى ئاشۇ ھەم ئاپتونوم رايونلۇق ھەم دۆلەتلىك ۋە بۇلار دۆلەت ئىگىلىكىدىكى پۈتۈن شىركەتلەرگە بىڭتۈەنمۇ ئۆز ئىچىدە بولغان پۈتۈن شىركەتلەرگە ئىدارىچىلىك قىلىدىغان بۇلارنىڭ مال مۈلكىنى باشقۇرىدىغان بىر دۆلەت ئورگىنى ھەم ئۇيغۇرلارنىڭ ئاشۇ يۆتكەپ ئىشلىتىلىش جەريانىدىمۇ بىۋاسىتە ئۆزلىرىنىڭ ئاشۇ باشقۇرۇشى بولغان دۆلەت ئورگانلىرى بۇلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىكى قولى تېخى ئېنىق ئايدىڭلىتىلمىدى بىز مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بوشلۇقلارنى تولدۇرۇشقىمۇ تىرىشتۇق بىزنىڭ گۇرۇپپىمىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى بىلەن مۇناسىۋىتى بولغان دۆلەت ئورگانلىرىنى پاش قىلىشقا، پاكىتلار بىلەن ئۇلارنىڭ قىلىۋاتقان قىلمىشلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا ۋە خەلقئارالىق ۋە ھەر قايسى دۆلەتتىكى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنى بۇلارغا قارشى بايقۇت سىياسەتلىرىنى يولغا قويۇشقا، چاقىرىق قىلىشقا داۋاملىق تىرىشىمىز ھەم ئاشۇنى كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئايدىڭلىتىشقا تىرىشىمىز. بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشلامچىلىق بىلەن ئىجرا قىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا ئەگىشىپ، بۇ ساھەدە بىر قاتار نەتىجىلەر بارلىققا كەلدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۇنىڭ نۆۋەتتىكى مۇساپىسىدە كۆپلىگەن مەسىلىلەرنىڭمۇ مەۋجۇتلۇقى ئاشكارا بولدى. بۇ خىزمەتلەرنىڭ بۈگۈنى ۋە كەلگۈسى تەرەققىياتىنى چۆرىدىگەن بۇ مەسىلىدە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسىنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەڭ مۇھىم مەزمۇنلىرىدىن بىرى بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىسى يېقىنقى مەزگىللەردە بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قەلىمىدە زامانىۋى قۇللۇق دەپ تەسۋىرلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بۇ ھادىسىگە قارشى بولغان تەدبىرلەرنىڭ بىرى قاتارىدا ئوتتۇرىغا چىققان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىيۇندا رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغاندىن بۇيان بۇ ھەقتىكى تەرەققىياتلار خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە كەڭ يەر ئالدى شۇنداقلا بۇنىڭ ئۈنۈمى ۋە ئاقىۋىتى ھەققىدە ئوخشىمىغان پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ساھەدە مەۋجۇت بولۇۋاتقان يوچۇقلاردىن خىتاينىڭ قانداق پايدىلىنىۋاتقانلىقىمۇ ئاشكارا بولۇشقا باشلىدى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغاندىن بۇيان تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولغان ئەڭ بىۋاسىتە ئۇتۇقلار ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتلار ئامبىرىدا ئۇچرايدۇ ئۇنىڭدا كۆرسىتىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرىغا قەدەر بىر پۈتۈن ئوندا ئالتە مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق قىممەتكە ئىگە بولغان تۆت مىڭ ئالتە يۈزدىن كۆپرەك مال يوللانمىسىدىكى توۋارلار ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق دېگەن گۇمان بىلەن ئامېرىكا تاموژنىسىدا مۇسادىرە قىلىنغان ئامېرىكا تاموژنىسى ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرى ئۈچۈن مۇئەييەن ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىپ كېلىدىغان بۇ توۋارلارنى قانۇن ۋە ئەخلاق نورمىسى ئاساسىدا كەسكىنلىك بىلەن پېچەتلىگەن بولسىمۇ ئامېرىكا بازىرىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلار شۇنىڭ بىلەنلا كۆزدىن غايىپ بولغىنى يوق ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى سودا باشقارمىسىنىڭ ئىجرائىيە ئەمەلدارى ئېرىك چوي بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا بۇنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم ئامىلنىڭ بىرى ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىن كېلىۋاتقان غايەت زور مىقداردىكى توۋارلارنى تەكشۈرۈپ چىقىش ئىقتىدارىنىڭ ھازىرقى ۋەزىيەتتە ئېھتىياجدىن تولۇق چىقالمايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ

ھازىر بىزگە مەلۇم بولغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق بولۇشى مۇمكىن بولغان ھەر قانداق تاۋارنى ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ قېلىشنى نىشان قىلىدۇ. بۇ جەھەتتىن ئالغاندا ئۇنىڭ تەتبىقلىنىش دائىرىسى بەكمۇ كەڭ. يەنە كېلىپ كىرىۋاتقان تاۋارلارنى ئېنىقلاش ئىشى ئۇلارنى ئىمپورت قىلغۇچىنىڭ ۋەزىپىسى، بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا ھەر كۈنى خىتايدىن كەلكۈندەك كېلىۋاتقان غايەت زور تاۋارلارنى تەكشۈرۈپ دەلىللەپ چىقىش ھەقىقەتەن ئاسان ئەمەس. ئىككىنچىدىن، بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىشتا بەزى يوچۇقلار مەۋجۇت، بەزى تاۋارلار ئامېرىكا بازىرىغا ئۇدۇل خىتايدىن ئەمەس، ئەكسىچە ئۈچىنچى بىر دۆلەت ئارقىلىق كېلىۋاتىدۇ. مەسىلەن، بىر قىسىم تاۋارلار شىنجاڭدا ئىشلەنگەندىن كېيىن خىتاي ئۇلارنى ۋيېتنامغا يۆتكەپ، ئاندىن بۇ جايدىن ئامېرىكا بازىرىغا ئېكسپورت قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بۇ تاۋارلارنىڭ ئەمگەك مەنبەسىنى سۈرۈشتە قىلغىلى بولمايدۇ. ئۈچىنچى بىر خىل ئەھۋال شۇكى، ھازىر مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەنگەن بىر قىسىم تاۋارلار ئەڭ تۆۋەن مال قىممىتى چېكىدە بەلگىلەنگەن قىممەتكە يەتمىسە، ئۇلارنى تەكشۈرمەستىن ئۆتكۈزۈشتەك يوچۇقتىن پايدىلىنىپ بازارغا كىرىۋاتىدۇ. بۇمۇ مەزكۇر قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا بىر خىرىس بولۇۋاتىدۇ.
So, those are some of the challenges that are involved in implementing the Uyghur Forced Labor Prevention Act and more broadly in
دەرۋەقە دوكتور ئاروننىڭ قارىشىچە مەجبۇرىي ئەمگەكنى مەنئى قىلىدىغان بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئامېرىكا تەۋەسىدە ئوڭۇشلۇق ئەمەلگە ئاشقان بىلەن خىتاي تېررىتورىيىسىدە سودا پائالىيىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان شىركەتلەر ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ تەمىنات زەنجىرىدىكى مەلۇم بىر توۋارغا بۇ توۋار مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن باغلىنىشلىقمۇ دەپ سوئال قويۇش ناھايىتى زور خەتەرلەرگە ئېلىپ بارىدۇ مۇھاپىزەتچى نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى قاتارلىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرى كۆپ قېتىملاپ بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىپ بۇنداق سوئال قويغان چەت ئەل شىركەتلىرىنى ياكى ئۇلارغا ئېنىق جاۋاب بەرگەن چەت ئەل مەسلىھەتچىلىك شىركەتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەل كۈچلىرىنىڭ جاسۇسلۇق قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش نامىدا بىر تەرەپ قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى بولغان قانۇننى ئىجرا قىلىش ئارقىلىق بۇ قەبىھلىكنى چەكلەشكە تىرىشىۋاتقاندا خىتاي ئىجرا قىلىۋاتقان بۇنىڭغا قارشى بولغان مېخانىزملار بۇنىڭدىكى بەزى ئۆزگىچە رېئاللىقنى نامايان قىلىپ بېرىۋاتقانلىقى مەلۇم بولۇپمۇ شى جىنپىڭ ھاكىمىيەتنى قولغا ئالغاندىن بۇيان ئەسلىدىكى دۆلەت مىللىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى خىتاي بولۇشتەك يېڭى يۈزلىنىش ئوتتۇرىغا چىققان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ مۇزاكىرىگە قويۇلغان ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يانۋاردا رەسمىي ئېلان قىلىنغان خۇسۇسىي كارخانىلارنىڭ چېگرا رايونلارغا يۈرۈش قىلىشى ھەققىدىكى مەخسۇس ئۇقتۇرۇش بولسا بۇنىڭ تاسادىپىي ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە ئەمەسلىكىنى كۆرسەتكەن دوكتور ئاروننىڭ قارىشىچە شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتى بۇ يۈزلىنىشنى دەل مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش دولقۇنى كۆتۈرۈلگەندە باشلىغان ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئۇقتۇرۇشلاردا ئۇلار خىتاي دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى گۈللىنىشىنى ئەرزان ئېكسپورت ۋە ئىچكى ئىستېمالغا تايىنىپ ئەمەس ئەكسىچە ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىنى كېڭەيتىپ خەلقئارا ئىستېمالنى يۈكسەلدۈرۈش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرماقچى بولغان بۇ خىل زور نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئۇيغۇر دىيارى دەل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تاشقى سودا ۋە ئېنېرگىيە بايلىقى ئۈچۈن ئوخشاشلا مۇھىم سەھنە بولۇپ قالغان بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا ئۇ مۇنداق
دېدى شۇنداق. مېنىڭچىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىقتىسادىي سىياسەتلىرى بىلەن مىللىي سىياسىتى بۇ ماكاندا چەمبەرچاس بىر گەۋدىلىشىپ كەتكەن. ھازىر بىز تىلغا ئېلىۋاتقان شىنجاڭ رايونى خىتاي ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىياغا ۋە ياۋروئاسىيا قۇرۇقلۇقىغا كېڭىيىشتە ئاساسلىق ئۆتكۈنچى يول ھېسابلىنىدۇ. خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى باشلانغاندىن كېيىن بولسا بۇ خىل مۇھىملىق تېخىمۇ روشەنلەشتى. شۇڭا شىنجاڭنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى خىتاي ئۈچۈن بەك مۇھىم. يەنە بىر ياقتىن قارايدىغان بولساق شىنجاڭ خىتاينىڭ بەكمۇ مۇھىم ئېنېرگىيە بازىسى. بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا شىنجاڭ ھازىر خىتاينىڭ ئىقتىسادىي يۈكسىلىشىدە غايەت زور ئىستراتېگىيىلىك قىممەتكە ئىگە. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆتكەن بىر نەچچە ئون يىلغا قارايدىغان بولساق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ رايونىدىكى سىياسەتلىرى ئىزچىل بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى يادرو قىلغان ھالدا ئىزچىل كۈچىيىپ ماڭدى چۈنكى خىتاي ھېچقاچان بۇ زېمىننى قولدىن بېرىپ قويۇشنى ياكى بۆلگۈنچىلەرنىڭ ئۇنىڭغا ئىگە بولۇپ قېلىشىنى خالىمايدۇ

دەل مۇشۇ خىل دۆلەت سىياسىتى ۋە ئىستراتېگىيەسى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر دىيارى ھازىر خىتاي ئۈچۈن ھەرقانداق بەدەل كېتىشتىن قەتئىينەزەر جەزمەن ساقلاپ قېلىش لازىم بولغان ماكانغا ئايلىنىپ قالغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاۋغۇستتا شى جىنپىڭ تۇيۇقسىزلا ئۈرۈمچى شەھىرىدە زىيارەتتە بولغاندا تەكىتلىگەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىجتىمائىي مۇقىملىقنىڭ بىرىنچى ۋەزىپە ئىكەنلىكى توغرىسىدىكى يوليورۇقمۇ بۇ خىل سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ئىزچىل داۋام قىلىدىغانلىقىدىن بېشارەت دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم

بولۇپمۇ خىتاي يىللاردىن بۇيان ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھەقلىرىنى پۇقرالىق ھەقلىرى ۋە شەخسلەرنىڭ سىياسىي ھەقلىرىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلدى. بۇ دېگەنلىك، دۆلەت نامراتچىلىقنى تۈگىتىش ۋە ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى بىرىنچى ئورۇنغا، پۇقرالارنىڭ پىكىر ئەركىنلىكىنى ئىككىنچى ئورۇنغا قويۇش دېگەنلىكتۇر. بۇ خىل پارچىلاش ئېڭى رېئاللىقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشەلمەيدىغان ئىدىيەۋى مەھسۇلاتتۇر. دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق باياناتىدا بۇ خىل ئايرىش ياكى دەرىجىگە بۆلۈش مەۋجۇت ئەمەس. يەتمىش بەش يىلدىن كېيىنكى بۈگۈنكى دەۋردە بىزنىڭ يەنىلا ئەسلى يادروغا قايتىشىمىز زۆرۈر بولماقتا. خەۋەردە تىلغا ئېلىشىچە، فولكېر تۈرك سۆزىدە يەنە خىتاي ھاكىمىيىتىنى شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىشقا چاقىرغان.

بۇ قېتىم يىغىندا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى تېخى كۈن تەرتىپكە كەلمىگەن. ئاۋسترالىيە ۋە گوللاندىيە ۋەكىللىرى ئون ئۈچىنچى سېنتەبىر يىغىندا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ خوڭكوڭدا يولغا قويغان دۆلەت خەۋپسىزلىكى قانۇنىنىڭ پۇقرالارغا تەھدىت ۋە تەقىپ پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بۇ قانۇننى ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى تەلەپ قىلغان.

بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىدا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ بۇ ئەللىك تۆتىنچى قېتىملىق يىغىنى مۇشۇ دۈشەنبە باشلاندى، ئون بىرىنچى سېنتەبىر. بۇ بىر ئاي داۋام قىلىدۇ، يەنى ئۇ ئونىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنىگىچە. بۇ جەرياندا چوقۇم ئۇيغۇر مەسىلىسى بۇ قېتىمقى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ، بەزى دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ دەپ ئويلايمەن. چۈنكى ھازىرمۇ بۇ شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت مەسىلىسى نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنىڭ كۈن تەرتىپىدە بولۇۋاتقان بىر مەسىلە. شۇنىڭغا بۇ قېتىمقى ئېچىلىش نۇتقىدىمۇ ئالىي كومىسسار فولكېر تۈرك ئەپەندىمۇ بۇ مەسىلىنى دەپ ئۆتۈپ كەتتى، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلاردىن بولسۇن، دۆلەتلەردىن بولسۇن فولكېر تۈركنى باچېلېت ئېلان قىلغان دوكلاتنى چۈشەندۈرۈش ۋە ئۇنى ئىزاھلاش، بۇ دوكلاتنى باستۇرۇپ قويماسلىق ھەتتا ناھايىتى كۆپ بېسىملارغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن بىزنىڭ خەۋىرىمىز بار. ئوخشاش تەلەپلەرنى، ئىلتىماسنى بىزمۇ قىلىپ كېلىۋاتىمىز. ئۇنىڭ قارىشىچە،

بىر پاراللېل يىغىن ئۆتكۈزۈشنىمۇ بىرلەشكەندىن ئۇنىڭ تەييارلىقلىرىنى قىلىۋاتىمىز. شۇنىڭغا بۇ قېتىمقى ئەللىك تۆتىنچى قېتىملىق يىغىندا ئۇيغۇر مەسىلىسى يىغىندا نەزەردىن ساقىت بولالايدىغان بىر مەسىلە ئەمەس. بۇ چوقۇم مۇھىم بىر مەسىلە قاتارىدا ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنى يەنە بۇ مەسىلە ھەققىدە سوئال-سوراقلارغا، بۇ مەسىلىلەرگە ھەققىدە جاۋاب بېرىشكە مەجبۇرلايدۇ.

دۇنيا قۇرۇلتىيى نەچچە يىلنىڭ ياغى ھەر قېتىملىق BDTدىكى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى يىغىنىغا قاتنىشىدۇ. ھەر يىلى ئۈچ قېتىم بېرىپ قاتنىشىدۇ. بۇ جەرياندا نۇرغۇنلىغان پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارىمىز. مەسىلەن، دىپلوماتلار بىلەن كۆرۈشىمىز، BDTنىڭ ئالاھىدە دوكلاتچىلىرى، ئانىڭدىن كېيىن مۇخبىرلار بىلەن، تەشكىلاتلار بىلەن. بىرلىشىپ ئوخشىمىغان پائالىيەتلەرنى قىلىمىز مەسىلەن ئاخبارات يىغىنى ئېچىش بولامدۇ ياكى بولمىسا بې دې تېنىڭ ئىچىدىكى بىر پاراللېل بىر يىغىنلارنىمۇ ئېچىپ دىپلوماتلارنى ھەممىسىنى تەكلىپ قىلىپ يىغىن ئاچىمىز بۇ قېتىممۇ بىز ئەللىك تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنغىمۇ يىگىرمە بەشىنچى چىسلادىن يىگىرمە توققۇزىنچى چىسلاغا بېرىپ ئوخشىمىغان تېمىلار ئۈستىدە سۆزلىمەكچى بولۇۋاتىمىز

ئالەمدىن ئۆتتى. مەزكۇر خەۋەر ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىتىلغاندىن كېيىن، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن تۈركىيەدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسى تەزىيەنامە ئېلان قىلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ ئىمزاسى بىلەن تارقىتىلغان تەزىيەنامىدە خىتاي زۇلۇمىدىن تۈپەيلى بالىلىق چېغىدىلا ئاتا ئانىسى بىلەن بىرلىكتە ۋەتىنىنى تاشلاپ چەت ئەلگە قېچىشقا مەجبۇر بولغان ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە خىتاي زۇلۇمىغا قارشى پائالىيەتلەرگە ئاكتىپ قاتناشقان شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلاردا ۋەزىپە ئۆتەپ كېلىۋاتقان ئەمرۇللا ئەفەندىگىلنىڭ ۋاپاتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن يوقىتىش بولغانلىقى بايان قىلىنغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەرھۇم ئەمرۇللا ئەفەندىگىلنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا سەۋر تىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
مەرھۇم ھايات ۋاقتىدا مىللىي داۋايىمىز ئۈچۈن سەمىمىي بىر شەكىلدە خىزمەت قىلغان. شەرقىي تۈركىستان ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلۇشىدىن تارتىپ، ئۇنىڭدىن كېيىنكى دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلۇشلىرى،

ئۇنىڭ ئىنىسى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۈركىيەدىكى ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى بىلەن تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ باردۇق. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئاكام مەرھۇم ئەمرۇللا ھاجىم ئەپەندى ۋەتەندە تۇغۇلغان بولۇپ، مەرھۇم دادام سەيىت ئابدۇۋەلىخان غوجامنىڭ يەتتە پەرزەنتىسىنىڭ بەشىنچىسى ئىدى. مەرھۇم بەك كىچىك پېئىل، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن خالىس خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان پىداكار بىر كىشى ئىدى. قەيەردە خىتايغا قارشى پائالىيەت قىلساق، يولنى ئۇزاق كۆرمەي، ئاكتىپ قاتنىشاتتى. قەيسەردىكى ئۇيغۇر مەھەللىمىزدە ئۆلۈم-يېتىم بولسا، ئەڭ باشتا يۈگۈرۈپ، مازارلىق ۋە دەپىن ئىشلىرىنى ھەل قىلىپ، توي مۇراسىملىرىدا قازان بېشىغا ئۆتۈپ، تاماقلارغا ياردىمچى بولاتتى. چوڭ بىلەن چوڭ، كىچىك بىلەن كىچىك، ھېچ كىمنىڭ دىلىگە ئازار بەرمەيدىغان، مەھەللىمىز تەرىپىدىن ھۆرمەت بىلەن ياد قىلىنغان يىگىت بىر ئىنسان ئىدى. ئائىلىسىگە، ئۇرۇق.

مەدەنىيەت ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭكى ھەيئەت ئەزاسى ئەمرۇللا ئەفەندىگىل، بىز يەكەندە تۇغۇلغان، بىز تۇغقان بولىمىز ئۆزى بىلەن. تا ئافغانىستانغا بىرلىكتە كەلگەن بەش ياشىدا. تۈركىيەدە ئوقۇپ، شۇ يەردىن بىر شەھەرلىك ھۆكۈمەتتە ئىشلەپ، شۇ يەردىن پېنسىيەگە چىققان. قەيسەردىكى بۈتۈن ئاممىۋى تەشكىلاتنىڭ قۇرۇلۇشىدا ۋە ئۇلارنىڭ پائالىيەتلىرىدە ناھايىتى ئاكتىپ شەكىلدە ۋەزىپە ئالغان ۋە كۆڭەل بۆلگەن. ئۆزى ناھايىتى مۇلايىم، پىداكار. ۋەتەنپەرۋەر قېرىندىشىمىزدى شەرقىي تۈركىستان بىلەن ئالاقىلىق بۈتۈن پائالىيەتلەرگە قېتىلاتتى. يۇرتداشلىرىنىڭ، ھەمسايىلىرىنىڭ قانداق بىر ئىشى بولسا، بىر دەردى بولسا ئۇنىڭغا چارە قىلىش ئۈچۈن ناھايىتى كۆڭەل بۆلەتتى. ئەنقەرەدىكى تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى مۇخبىرى مىركامىل قەشقەرلى ئەپەندى رەھمەتلىك ئەمرۇللا ئەفەندىگىل بىلەن ئون بەش يىلدىن بۇيان تونۇشىدىغانلىقىنى، كۆپ قېتىم بىرلىكتە نامايىشلارغا قاتناشقانلىقىنى، پىداكار، ۋەتەنپەرۋەر، ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن خالىس خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان كىشى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
مەن بۇ ئەنقەرەگە كەلگەن ئون بەش يىلدىن بېرى ئەمرۇللا ئەفەندىگىلنى تونۇيمەن. ئەنقەرەدە قانداق چاغدا قانداق پائالىيەت بولسا خىتايغا قارشى، ئاشۇ پائالىيەتلىرىگە قەيسىرى ئۇزاق دېمەي ئاشەدىن ئاتايتىن شۇ مىللىي كىيىملىرى بىلەن بېشىغا ئاشۇ يەكەن دوپپىسىنى كەيگەن پېتىدە كېلىپ قاتنىشاتتى قولدا بايراق بىلەن ئۇ پائالىيەتتىكى ئاكتىپلىقىدىن زىيادە ھەمدە ھەممىدىن بەكرەك ناھايىتى ئىخلاس بىلەن بۇ داۋاغا خىزمەت قىلىۋاتقان رەسمىي كۆڭلىدىن ئىخلاس بىلەن خىزمەت قىلىۋاتقان ئادەملەرنى ئۆزى تونۇيتتى زاتەن ئۇلنى ما جەمئىيەتكە تەۋە دېمەي ھەممەيلەننى تەڭ قوللايدىغان ئىشقىلىپ مۇشۇ داۋاغا بى ئىخلاس بىلەن خىزمەت قىلىدىغانلا ئادەم بولسا شۇلىنى ھۆرمەت قىلىدىغان ئۆزى ناھايىتى كىچىك پېئىل، يېشى چوڭ بولسىمۇ كىچىككە كىچىك، چوڭغا چوڭ ناھايىتى ياخشى كەمتەرلىك بىلەن مۇئامىلە قىلىدىغان ئەمدى ئادەمتى. ۋاپاتىنى ئاڭلاپ ناھايىتى مەن بەك كۆڭلۈم يېرىم بولدى. ئىنشاللا ئاللا ياتقان يېرىنى جەننەتتە قىلىپ شېھىتلەر قاتارىدا ياتسۇن دەپ ئۈمىد قىلىمىز، دۇئا قىلىمىز. مەرھۇم ئەمرۇللا ئەفەندىگىل بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى قەشقەرنىڭ يەكەن شەھىرىدە ئۆلىما ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى ئاتا ئانىسى بىلەن بىرلىكتە ئافغانىستان ئارقىلىق تۈركىيەگە كۆچۈپ كەلگەن. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى قەيسىرىدە قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ قۇرغۇچى رەھبەرلىرىدىن بىرى ئىدى. ئۇ ئۇزۇن يىل شەھەرلىك ھۆكۈمەتتە ئىشلەپ، پېنسىيەگە چىققان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى يۈرەك كېسىلى بىلەن داۋالاش ئۈنۈم بەرمەي ئالەمدىن ئۆتتى. ئۇنىڭ ئىككى ئوغۇل، تۆت قىز پەرزەنتى بىلەن ئون ئالتە نەۋرىسى بار بولۇپ، ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتايغا قارشى نارازىلىق پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتناشقان. ئەمرۇللا ئەفەندىگىلنىڭ ۋاپاتى مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باشتا كۆپ ساندا شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى، جامائەت ئەربابلىرى ۋە تۈرك دوستلىرى تەزىيەنامە ئېلان قىلىپ، مەرھۇمنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا سەۋر تىلىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
بۇ يىل بەشىنچى سېنتەبىر گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئالاھىدە بىر كۈن بولدى. يەنى گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى رەسمىي قۇرۇلدى. بۇنىڭ بىلەن بىر يۈز يەتمىش يىلغا يېقىن تارىخقا ئىگە گېرمان ئۇيغۇر سىياسىي مۇناسىۋەتلىرى سەھىپىسىدە يېڭى بىر بەت ئېچىلدى. يېقىنقى زامان تارىخىدا گېرمان ئۇيغۇر مۇناسىۋەتلىرىنىڭ تۇنجى قەدىمىنى باسقان، شۇنداقلا تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىلمىي تەكشۈرۈشتە بولغان كىشى گېرمانىيەلىك مەشھۇر ئېكسپېدىتسىيەچى ئادولف شلاگىنتۋايتتۇر. گەرچە ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا قىلغان تەۋەككۈلانە سەپىرى پاجىئە بىلەن ئاخىرلاشقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ شۇ قېتىملىق ئېكسپېدىتسىيە سەپىرى تارىم ئويمانلىقىغا دۈملەنگەن قەدىمكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ شانلىق ئىزلىرىنى تاشقى دۇنياغا تونۇتۇشتا مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى. تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا قىلغان ئېكسپېدىتسىيە سەپىرى ۋە ئۇنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋىتى ھەققىدىكى ئوبزورىنىڭ ئاخىرقى قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مەزكۇر ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەتلا ئاپتورغا خاس بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئارىدىن بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئۆتكەندە ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ ئۆلۈمى ھەققىدىكى خەۋەرلەر تېخىمۇ كۆپىيىشكە باشلايدۇ. ئەنگلىيەگە قارام ھىندىستان ۋە چار روسىيە تەرىپىدىن قەشقەرگە ئەۋەتىلگەن مەخسۇس كىشىلەرمۇ بۇ شۇم خەۋەرنىڭ راستلىقىنى دەلىللەيدۇ. ئادولف شلاگىنتۋايت ھەقىقەتەنمۇ ئالدىنقى يىلى يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى قەشقەر شەھىرىدە ۋەلىخان تۆرە تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى تارىختا چوڭ خوجا دەپ نام ئالغان سامساق خوجىنىڭ نەۋرىسى ۋەلىخان تۆرە ھەققىدە روسىيەلىك قازاق شەرقشۇناس چوخان ۋەلىخانوفنىڭ رۇسلار ئوتتۇرا ئاسىيادا ناملىق كىتابىدىن ئەڭ ئىشەنچلىك ۋە تەپسىلىي مەلۇماتلارغا ئېرىشكىلى بولىدۇ مەزكۇر كىتاب ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللارغا ئاساسلانغاندا قەشقەرىيەدە بىر مىڭ سەككىز يۈز قىرىق يەتتىنچى يىلى باشلانغان مەنچىڭ سۇلالىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى قوزغىلاڭ يىگىرمە يىلدەك داۋاملىشىپ بىر مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە يەنى ۋەلىخان تۆرە دەۋرىگە كەلگەندە ئاخىر غەلىبىگە ئېرىشىدۇ ۋەلىخان تۆرە قەشقەرىيەگە تەۋە يەتتە شەھەرنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنى مەنچىڭ چېرىكلىرىنىڭ قولىدىن تارتىۋالىدۇ ئۇ تولىمۇ تەسلىكتە ئېرىشكەن بۇ ھاكىمىيەت مېۋىسىنى تارتتۇرۇپ قويۇشتىن ھەقىقەتەنمۇ ئەندىشە قىلىدۇ. شۇڭا ئۇ بىر تەرەپتىن ئۆز تەۋەلىكىدىكى مانجۇ خىتاي چېرىكلىرىنى قىرغىن قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن يەرلىك خەلقتىن ئۆزىگە تەھدىت ھېسابلانغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ كاللىسىنى ئالىدۇ. تارىخچى موللا مۇسا سايرامى تارىخى ھەمىدى ناملىق ئەسىرىدە بۇ ئەھۋالنى مۇنداق تەسۋىرلەيدۇ، بۇ ئارىلىقتا ۋەلىخان تۆرەم كاشغەر شەھىرىنى مۇھاسىرە قىلىپ قىشلاق ۋە يېزىلىرىنى قولغا كىرگۈزۈپ نۇرغۇن پاسىق بۇزۇق ۋە زالىم جەۋھىرلەرنى قەتلى قىلىپ جەسەتلىرىنى ئىت ۋە قۇزغۇنلارغا تاشلاپتۇ كاپىر ۋە يامان پاسىقلارنىڭ مۇسۇلمانلارنىڭ ئىچىدىكى ئەر ئايال يولدىن چىققانلارنىڭ بېشىنى كېسىپ ئارىلاشتۇرۇپ تۆت كاللا مۇنارىسى ياساپتۇ مۇنارنىڭ ئېگىزلىكى ئون ئىككى گەز مىقدارى كېلەتتى دېيىشىدۇ ۋەلىخان تۆرە قەشقەرگە يەرلىشىپ، ئارىدىن ئىككى ئاي ئۆتكەندە قەشقەرنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ئىلى ۋە ئۈرۈمچىدىن ئەۋەتىلگەن مەنچىڭ چېرىكلىرىنىڭ مارالبېشىغا يېتىپ كەلگەنلىكى خەۋىرى كېلىدۇ. ۋەلىخان تۆرە دەرھال مارالبېشىغا ئەسكەر ئەۋەتىپ، مەنچىڭ چېرىكلىرىنى قوغلىۋەتمەكچى بولىدۇ. ئۇنىڭ يەتتە كۈن يول يۈرۈپ ھېرىپ چارچىغان ئەسكەرلىرى ياخشى ئارام ئېلىۋالغان ۋە شۇ زاماننىڭ زامانىۋى قوراللىرى بىلەن قوراللانغان مەنچىڭ چېرىكلىرىگە تەڭ كېلەلمەيدۇ. مەغلۇپ بولغان ۋەلىخان تۆرىنىڭ ئەسكەرلىرى قەشقەرگە چېكىنىدۇ خىتاي ئەسكەرلىرىمۇ ئىز قوغلاپ يەكەنگە كېلىدۇ ئۇلار يەكەننى ساقلاپ ياتقان چېرىكلىرىگە قوشۇلۇپ قەشقەرگە ھۇجۇم قىلىشقا تەييارلىنىدۇ بۇنىڭدىن باشقا يەنە قەشقەر شەھىرىدىن ئون كىلومېتىر يىراقلىقتىكى يېڭى شەھەرگە بېكىنىۋېلىپ ياردەم كۈتۈپ ياتقان خىتاي چېرىكلىرىمۇ بار ئىدى مۇشۇنداق بىر قىيىن ۋەزىيەتتە ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ بىر توپ ئادەم بىلەن يەركەن تەرەپتىن قەشقەرگە كېلىشى ساراسىم ئىچىدە تۇرغان ۋەلىخان تۆرىنى تېخىمۇ جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدۇ. ئادولف شلاگىنتۋايت ھەمراھلىرى بىلەن قەشقەر شەھىرىگە كىرىپ چېدىرلىرىنى تىكىۋاتقاندا ئۇ يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان بىر توپ ئەسكەرلەر ئۇلارنى كۆرۈپ قالىدۇ. ئەسكەرلەر ئۇلارنى تۇتۇپ ۋەلىخان تۆرىنىڭ تۇرالغۇسىغا ئېلىپ بارىدۇ. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا ۋەلىخان تۆرە دەسلەپ ئۇلارغا ناھايىتى ياخشى مۇئامىلە قىلىدۇ. ھەتتا ئۆز تۇرالغۇسىغا يېقىنراق يەرگە چېدىر تىكىپ ئارام ئېلىشنى بۇيرۇيدۇ. ئەمما ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتۈپ ئادولف شلاگىنتۋايت قوقەنگە مېڭىش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئىجازەت سوراپ كىرگىنىدە ئۇ قاتتىق غەزەپلەنگەن ۋە ئادولفنى سوراققا تارتقان. ئادولفنىڭ قوقەن خانىغا خەت ۋە سوۋغاتلار ئېلىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغىنىدا ۋەلىخان تۆرىدە بۇلار مەنچىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئادەملىرى بولۇشى مۇمكىن دېگەن گۇمان پەيدا بولغان. بۇنىڭ بىلەن ۋەلىخان تۆرە ئۇنىڭدىن قوقانغا ئېلىپ ماڭغان خەت ۋە سوۋغاتلارنى ئۆزىگە تاپشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان ئادولف ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغان ۋە خەت بىلەن سوۋغاتنى قوقان خانىغا ئېلىپ بارمىسا بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقان نەتىجىدە ۋەلىخان تۆرە تېخىمۇ غەزەپلىنىپ ئادولف شلاگىنتۋايتنى دەرھال ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلغان ھۆكۈم قەشقەر شەھىرىدىن بەش كىلومېتىر يىراقلىقتىكى قىزىل دەرياسىنىڭ بويىدا ئىجرا قىلىنغان. ئۇنىڭ تېنىدىن جۇدا قىلىنغان بېشى قىزىل دەرياسى كۆۋرۈكىگە بىر نەچچە كۈن ئېسىپ قويۇلغاندىن كېيىن دەريا بويىدىكى كېسىك باشلار دۆۋىسىگە قوشۇۋېتىلگەن. ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ كارۋان بېشى مۇھەممەت ئىمىن ئەسلىدە يەركەنلىك بىر سودىگەر بولۇپ، ئۇزۇن يىللاردىن بېرى لېھ بىلەن يەكەن ئارىلىقىدا قاتناپ تىجارەت قىلىپ كېلىۋاتقان كىشى ئىكەن. ئۇ باشتىن ئاخىر ئادولفنىڭ يېنىدا بولغاچقا بولۇپ ئۆتكەن ئىشلاردىن تولۇق خەۋەردار ئىكەن ئۇ دەسلەپ ئۆزى بىلەن بىرلىكتە قوقانغا چىقىپ كەتكەن كەشمىرلىك ئابدۇللا ئارقىلىق ھىندىستانغا بىر پارچە خەت ئەۋەتىپ يۈز بەرگەن ۋەقەدىن ئۇ يەردىكىلەرنى خەۋەرلەندۈرگەن ئارىدىن ئىككى ئاي ئۆتۈپ ئۆزىمۇ پامىر يولى ئارقىلىق كەشمىرگە بارغان ۋە ئادولفنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەرگەن ئادولفنىڭ ئۆلۈمى ھەققىدىكى تۇنجى خەۋەر ھىندىستاننىڭ كۆپ تىراژلىق گېزىتى خەۋەرلەردە بېسىلىپ چىقىدۇ بۇ ئارىدا قەشقەرلىك بىر تاماكىچىنىڭ يېنىدىن ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ كۈندىلىك خاتىرە دەپتىرى بايقىلىدۇ بۇ خاتىرىدە ئادولفنىڭ شۇ يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنىدىن يىگىرمە تۆتىنچى كۈنىگىچە يەركەن ۋە قەشقەر ئارىلىقىدا ئېلىپ بارغان ئۆلچەش نەتىجىلىرى يەر ناملىرى تىزىملىكى تېز سىزمىلىرى ۋە يازغان سەپەر تەسىراتلىرى بار ئىدى ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ ئاكىسى ھېرمان مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنىڭ ھەممىسىنى سېلىشتۇرۇپ ھەم خۇلاسىلەپ ئادولفنىڭ ئۆلۈمى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتلار ناملىق ماقالىسىنى ئېلان قىلىدۇ ماقالىدە بايان قىلىنىشىچە ئادولف شلاگىنتۋايت بىر مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى قاغىلىقتا ئون ئۈچىنچى ئون بەشىنچى كۈنلىرى يەكەن ئەتراپىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى قەشقەرگە يېتىپ كەلگەن ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ ئۆلۈمى جەزملەشتۈرۈلگەندىن كېيىن يېقىنلىرى ئۇنىڭ جەسىتىنى ئىزدەشكە باشلىغان ئەپسۇسكى ئارىدىن بىر يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئۆتكەن بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ تېنىدىن جۇدا قىلىنغان بېشى ۋە بەدىنىنىڭ قەيەرگە كۆمۈلگەنلىكىنى ئېنىقلاش مۇمكىن بولمىغان ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ بېشى بولۇشى مۇمكىن دەپ قارىلىپ لاھورغا ئېلىپ بېرىلغان ئىككى باش سۆڭىكى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە قەشقەرلىك يەرلىك كىشىلەرنىڭ كاللىسى بولۇپ چىققان گېرمانىيە ھۆكۈمىتى قەشقەردە بەلگىلىك تەسىرى مەۋجۇت بولغان چار رۇسىيە دائىرىلىرىدىن ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ جەسىتىنى تېپىشقا ياردەم بېرىشنى تەلەپ قىلغان چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى بۇ ۋەزىپىنى رۇسىيە پەنلەر ئاكادېمىيەسى جۇغراپىيە ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ تالانتلىق ياش تەتقىقاتچىسى قازاق مىللىتىدىن بولغان ئوفىتسېر چوقان ۋەلىخانوفقا تاپشۇرغان ئاتمىش كىشىلىك بىر ئۆمەك بىلەن قەشقەرگە يېتىپ كەلگەن چوخان ۋەلىخانوف بىر تەرەپتىن ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ جەسىتىنى ئىزدىسە يەنە بىر تەرەپتىن قەشقەر شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا كەڭ كۆلەملىك تەكشۈرۈش ۋە ئۆلچەش خىزمەتلىرى ئېلىپ بارغان ئۇ قەشقەر خەلقىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى ئۆرپ ئادەتلىرى ۋە تىل ئالاھىدىلىكلىرى ھەققىدە تەپسىلىي ماتېرىيال توپلىغان كېيىنچە ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ ئاكىسى ھېرمان ئۇكىسى ئادولف ۋە چوخان ۋەلىخانوفنىڭ خەرىتىلىرى ۋە خاتىرىلىرىدىكى ئۇچۇرلارغا ئاساسلىنىپ شۇ ۋاقىتقىچە سىزىلغان خەرىتىلەردە ئاق تاشلىنىپ كېلىۋاتقان قەشقەردىن مۇزتاغقىچە بولغان يەرلەرنىڭ تۇنجى ئۆلچەملىك خەرىتىسىنى سىزىپ چىققان غەربىي تۈركىستان ئېگىزلىكى خەرىتىسى دەپ نام بېرىلگەن بۇ خەرىتىدە جەنۇبتىكى ھىندىستاندىن شىمالدىكى قەشقەرگە سوزۇلغان كەڭ زېمىندىكى تاغ دەريالار يوللار ۋە ئولتۇراق يەرلەرنىڭ فىزىكىلىق شەكلى سىزىلىپ، يېنىغا يەرلىك تىلدىكى ئىسىملىرى يېزىلغان. پامىر ئېگىزلىكىنى چېگرا قىلىپ ئايرىلغان شەرقىي ۋە غەربىي تۈركىستان ئېنىق كۆرسىتىلگەن. ئادولف شلاگىنتۋايت ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئېكسپېدىتسىيە جەريانىدا توپلىغان ماتېرىياللىرى ۋە تەكشۈرۈش نەتىجىلىرى ياۋروپادىكى تونۇلغان نەشرىياتلاردا ئارقا ئارقىدىن ئېلان قىلىنغان. ئادولف ۋە روبېرتنىڭ خاتىرىلىرى ۋە سىزغان خەرىتىلىرىگە ئاساسەن، ئاكىسى ھېرمان يېزىپ چىققان ھىندىستان ۋە ئاسىيا ئېگىزلىكىگە ساياھەت ناملىق كىتابىنىڭ تۆتىنچى قىسمىدا قەشقەرنىڭ تارىخى، ئادولفنىڭ قەشقەر سەپىرى ۋە ئۇنىڭ بېشىغا كەلگەن قىسمەتلەر بايان قىلىنغان. ئادولف شلاگىنتۋايت ۋەقەسىنى ئېنىقلاش سەۋەبى بىلەن قەشقەرگە بېرىپ بۇ تارىخىي ۋە ئىستراتېگىيىلىك شەھەرنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى ھەققىدە مەخسۇس تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان چوخان ۋەلىخانوف ۋە باشقا روسىيىلىك ئالىملارنىڭ قىلغان ئىشلىرى كېيىنچە ئەنگلىيىلىك دوگلاس فورسىس يېتەكچىلىكىدىكى تەكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭ قەشقەرنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئەھۋالى ھەققىدە ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش دوكلاتلىرىدا بايان قىلىنغان قەشقەرىيە ھەققىدە بىر بىرىدىن قىممەتلىك مەلۇماتلار بەرگەن بۇ كىتابلارنىڭ ئارقا ئارقىدىن نەشر قىلىنىشى بىلەن تېخى يېقىنقى ۋاقىتلارغىچە بىلىنمىگەن قەشقەر ۋە ئۇنىڭ ئەتراپى شۇنداقلا بۇ يەردە ياشاۋاتقان خەلق دۇنيانىڭ دىققىتىنى بىردىنلا ئۆزىگە تارتقان ئارىدىن ئوتتۇز يىل ۋاقىت ئۆتۈپ روسىيەنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلى نىكولاي پېتروۋىچ پېتروۋسكىي ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ نامىغا ئاتاپ بىر خاتىرە مۇنارىسى ئورنىتىشنى پىلانلىغان ئۇ كۆپ قېتىم ئىلتىماس قىلىش ئارقىلىق قەشقەردىكى مەنچىڭ ھۆكۈمىتى ئەمەلدارلىرىنى بۇ ئىشقا ماقۇل كەلتۈرگەن نەتىجىدە بۇ خاتىرە مۇنارى قەشقەر كونىشەھەر ۋە يېڭىشەھەردىن تەڭ يىراقلىقتىن ئېقىپ ئۆتىدىغان قىزىل دەرياسى بويىغا يەنى ئادولف شلاگىنتۋايت قەتلى قىلىنغان يەرگە ئورنىتىلغان پىششىق خىش بىلەن سېلىنغان مەزكۇر خاتىرە مۇنارىسىنىڭ ئاساسىي قىسمىنىڭ ئېگىزلىكى تۆت پۈتۈن ئون ئىككى مېتىر ئۇنىڭ ئۈستىگە ئورنىتىلغان تۆمۈر كرېستنى قوشۇپ ھېسابلىغاندا جەمئىي ئېگىزلىكى بەش پۈتۈن ئون سەككىز مېتىر قىلىپ لايىھەلەنگەن خاتىرە مۇنارى بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى پۈتكەن ئەمما خاتىرىلەش مۇراسىمى كېچىكتۈرۈلۈپ شۇ يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى ئاندىن ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىمغا چار روسىيەنىڭ قەشقەردىكى كونسۇلى پېتروۋىسكىي ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى كونسۇلخانىدىكى ئون بەش نەپەر كوزاك ئەسكەر قەشقەر ئامبىلى، ئۈرۈمچىدىكى مەنچىڭ ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋەكىلى، شۇنداقلا شۇ ۋاقىتتا قەشقەردە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر قىسىم چەت ئەللىكلەر قاتناشقان. روسىيە كونسۇلى پېتروۋسكىي بۇ مۇراسىمدا ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ قەشقەر سەپىرى ۋە ئۇنىڭ ۋەلىخان تۆرە بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. خاتىرە مۇنارىغا سەيياھ ئادولف شلاگىنتۋايت جۇغراپىيە ئىلمىگە بولغان چوڭقۇر ھۆرمىتى ۋە جاسارىتى يولىدا قۇربان بولدى. بىر مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى قەشقەردە ئالەمدىن ئۆتتى. بۇ خاتىرە مۇنارى روسىيە ئىمپېراتورلۇقى جۇغراپىيە ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ قوللىشى بىلەن بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى روسىيە كونسۇلى نىكولاي فېدوروۋىچ پېتروۋىسكىي تەرىپىدىن ئورنىتىلدى دەپ يېزىلغان ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ كۈتۈلمىگەن ئۆلۈمى قارىماققا بىر تەلۋىلىك سەۋەبىدىن كېلىپ چىققاندەك كۆرۈنسىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇ تراگېدىيەنىڭ يۈز بېرىشىدە يەنىلا شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغان مەنچىڭ خاندانلىقىنىڭ رەھىمسىز ھۆكۈمرانلىقى ۋە ئۇنىڭغا چىدىمىغان يەرلىك خەلقنىڭ قارشىلىقىدىن ئىبارەت تارىخىي ۋەقەلەر بىلەن زىچ باغلانغان. شۇڭلاشقىمۇ بۇ تراگېدىيە ھەققىدە قەلەم تەۋرەتكەن چوخان ۋەلىخانوف، فورسىز، ھەتتا ئادولفنىڭ ئاكىسى ھېرمانمۇ يەرلىك خەلقنى ئەيىبلىمەيدۇ. ھېرمان ئىنىسىنىڭ ئۆلۈمى ھەققىدە يازغان ماقالىسىدە بۇ يۇرتنىڭ يۈز يىللار بۇرۇن مانجۇ خىتايلار تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغانلىقى شۇنىڭدىن بېرى زۇلۇمغا چىدىمىغان خەلقنىڭ ھەر يىگىرمە ئوتتۇز يىلدا بىر قېتىم قوزغىلىپ تاجاۋۇزچىلارنى قوغلاپ چىقارماقچى بولغانلىقىنى ئەمما ھەر قېتىم قاتتىق باستۇرۇلغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇ ماقالىسىدە يەنە ئىنىسىنىڭ قاراقاشتىن قەشقەرگىچە بولغان ئون نەچچە كۈنلۈك سەپىرى جەريانىدا يول بويى يەرلىك خەلقتىن ناھايىتى چوڭ ھۆرمەت كۆرگەنلىكىنىمۇ ئالاھىدە تەكىتلىگەن ئادولف شلاگىنتۋايتنىڭ ئۆلۈمى ۋە ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان قىسقا مۇددەتلىك ئەمما تولىمۇ مۇھىم ئىلمىي ساياھىتى جەسىتىنى ئىزدەپ كېلىپ ئۇنىڭ خىزمىتىنى داۋاملاشتۇرغان چوخان ۋەلىخانوف ھەم باشقىلارنىڭ ئۆلمەس ئەسەرلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە سەۋەبچى بولغان بۇ ۋەقە قەشقەرنى برىتانىيە چار روسىيە ۋە گېرمانىيەدەك ئۈچ چوڭ ئىمپېرىيەنىڭ بىر ئورتاق تېما ئۈستىدە ئۆزئارا سۆھبەت ئېلىپ بارىدىغان سەھنىسىگە ئايلاندۇرغان